From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທາງ Facebook ແລະ YouTube ເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນ ຕົກລົງໃຫ້ຕັ້ງສູນປະຕິບັດ ຂໍໂທດ ຈັດຕັ້ງສູນປ ະສານງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າທີ່ໜີໄພສົງຄາມ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າຈີນກຳລັງ ຈະຕັດສິນປະຫານຊີວິດຊາວອອສເຕ ຣເລຍ ກ່ອນຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານທີ 6 ເດືອນກຸມພາມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານບລິງເກນ ຊຸ ກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຢຸດຍິງ ຢູ່ການເຈລະຈາທີ່ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອທົບທວນຄືນອົງການບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານຂອງສະຫະ ປະຊາຊາດ ຫຼື UNRW ແລະ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບອີຣັກ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຕາເວັນອອກກາງຂອ ງທ່ານບລິງເກນ ອ່າ ໃນອາທິດນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ອ່າ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານບລິງເກນກໍໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ໃນທ່າມກາງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການ ອ່າ ຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຄັ້ງໃໝ່ ເຈົ້າ ໂດຍ ສະຫະລັດ ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຂໍ້ສະເໜີການຢຸດຍິງທີ່ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຢຸດການສູ້ລົບທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ແລະ ການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວ ທີ່ກຸ່ມຮ າມາສຈັບໄວ້ໃນເຂດກາຊາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພັນທະແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວຍັງກ່າວວ່າ ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສຮັບເອົາສິ່ງທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ໃນທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວກຸ່ມຮາມາສກໍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນທ້າຍເ ດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ມີຂຶ້ນເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນອອກຈາກເຂດກາຊາ ແລະ ນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 240 ຄົນ ທີ່ອິສຣາແອລຈັບໄວ້ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ເລີ່ມ ຕົ້ນການເດີນທາງຂອງທ່ານໃນວັນຈັນ ຢູ່ໃນຊາອຸດີອາຣາເບຍ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງມີກຳນົດຢຸດແວ່ຢູ່ທີ່ອິສຣາແອລ ແລະ ເວັສແບັງ ທີ່ຍຶດຄອງໂດຍອິສຣາແອລ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບອົງມົງກຸ ດລາຊະກຸມມານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມານ ໃນຊີ ໃນຣີຢາດ ເຊິ່ງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະສານງານໃນ ພາກພື້ນ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງການສິ້ນສຸດຂອງວິ ຂອງວິກິດການໃນເຂດກາຊາທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍືນຍົງ ສຳລັບຊາວອິສຣາແອລ ແລະ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເລຂາທິການ ໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານຳພາການທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ໃນເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼື ອພວກອົບພະຍົບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງມີສ່ວນພົວພັນໃນເລື່ອງນອງນັນ ແລະ ກຳລັງປະເຊີນກັບການສູນເສຍທຶນບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນ ການປຶກສາຫາລືກັບຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA ທ່ານຟີລິບ ລາຊາຣີນີ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກຸ່ມທົບທວນຄືນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງວ່າ ອົງກາ ນເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພາຍໃນອຳນາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເປັນກາງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້ກະທຳລົງໄປ ຫຼື ບໍ່ ໂຄສົກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະເຕ ຟານ ດູເຈຣິກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຄັດເທີຣິນ ໂຄໂລນາ ຈະນຳພາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເຮັດວຽກໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ແລະ ຈະຍື່ນບົດ ລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານກູເຕເຣສ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ບົດລາຍງານຂັ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບສາທາລະນະ ກໍຈະຕິດຕາມມາໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ທ່ານດູເຈຣິກໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໂຄໂຣນາຈະເຮັດວຽກ ກັບ 3 ອົງການ ຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ ສະຖາບັນຣາອູລ ວອລເລັນເບີກ ໃນສະວີເດັນ ສະຖາບັນຄຣິສຕຽນ ມີເຊລເຊັນ ໃນນໍເວ ແລະ ສະຖາບັນເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງເດັນມາກ ອານາສັກ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າ ສຸດຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີເກືອບ 170 ຄັ້ງ ໂດຍກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃສ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າຈະຂະຫຍ າຍຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນກັບແບກແດດອອກ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນສຸກໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ 3 ສະຖານທີ່ໃນອີຣັກ ແລະ ອີກ 4 ສະຖານທີ່ໃນຊີເຣຍ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍເປົ້າໝາຍຫຼາຍກວ່າ 80 ເປົ້າ ໝາຍ ນັບແຕ່ສູນກາງ ຂໍໄພ ນັບແຕ່ສູນບັນຊາການ ແລະ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ສູນສືບລັບ ໄປຈົນເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ອີງຕາມການປະເມີນຄັ້ງລ່າສຸດຂອງສະຫະລັດ ທຳນຽບຫ້າແ ຈກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະມາຊິກຂອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຳນວນ ກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເສຍຊີວິດ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະຕິເສດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງເ ຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພວກປະຕິບັດການຂອງອີຣານກໍຕາມ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປ້ອງກັນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານສ ະຫະລັດ 3 ຄົນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບໃນຈໍແດນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກໄດ້ສະແດງຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອຸປະທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງແບກແດດ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການໂຈມຕີຂອ ງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາບາງສ່ວນຂອງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະບານ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ພວກທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢູ່ເຂ ດແນວໜ້າທາງພາກຕາເວັນອອກ ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາກັບ ກັບຄວາມເຫັນຕ່າງໆໃນແງ່ລົບ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ໃນການບົ່ງບອກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງຕ່າງໆຂອງການນຳພາ ລວມທັງກອງທັບນຳດ້ວຍ ໃນການໃຫ້ສຳພາດຫຼາຍຮອບທີ່ດຳເນີນງານໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ຜູ້ບັນຊາການຂອງກຳລັງບາງສ່ວນ ຢູ່ພາກພື້ນດິນໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັ ນໄປໄດ້ທີ່ນາຍພົນ ວາເຣຣີ ຊາຣູສນີ ຈະຖືກປົດອອກນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນເວລານີ້ ທ່ານ ຊາຣູສນີ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂັ້ນສູງຂອງຢູເຄຣນ ເປັນຜູ້ບັນຊາການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃ ນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຢູ່ ທີ່ນີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບພວກທະຫານຊາວໜຸ່ມນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຂຸມສະໜາມລົບ ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງອາຍຸ 31 ປີໄດ້ກ່າວ ຜູ້ທີ່ຂໍໃຫ້ແນະນຳຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວດ້ວຍຊື່ແຝງວ່າ ໄ ທເກີ ຫຼື ເຊືອ ທ່ານເຊືອໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມໄດ້ເຂົ້າມາບັນຊາການ ຄວນຮັບປະກັນວ່າຈະນຳເອົາພວກທະຫານຊຸດໃໝ່ໆມາສັບປ່ຽນພ້ອມ ອານາສັກ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັ ນ ໄດ້ຖົກຖຽງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີສະບັບໃໝ່ຂອງທັງສອງພັກ ທີ່ອາດຈະຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິນຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລິກັນ ໃນກາ ນເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່ າງຫວຸດຫວິດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ປະກາດໃນທັນທີວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຈະຕາຍ ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເວລາສົ່ງໄປຮອດສະພາຕ່ຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຈະສະກັດກັ້ນເຂດຊາຍແດນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນ ຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ກຳນົດການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນ ສຳລັບມາດຕະການສະບັບນີ້ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບຸລິມະສິດຂອງທາງກົດໝາຍ ຍ້ອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາ ມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ການເມືອງມາຕັນທາງ ທ່ານເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ວ່າ ເປັນບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໄປສູ່ການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງອາເມລິກາ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ໄຊຈະເລີນສຸກ ກະສັດ Charles ທີ 3 ຖືກກວດພົບໂລກມະເຮັງ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມການປິ່ນປົວແລ້ວ ອີງຕາມການກ່າວຂອງພະລາຊະວັງບັກກິງແຮມ ໃ ນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຊະນິດຂອງໂລກມະເຮັງທີ່ກະສັດຂຶ້ນຄອງບັນລັງໃໝ່ໆຂອງອັງກິດຖືກກວດພົບນັ້ນ ບໍ່ເຖິງ 18 ເດືອນໃນການຄອງບັນລັງຂອງພະອົງ ກະສັດ Charles ອາຍຸ 75 ປີ ຈະຢຸດການປະຕິບັດໜ້ າທີ່ໃນສາທາລະນະຂອງພະອົງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການເຮັດພາລະກິດລັດ ແລະ ຈະບໍ່ມອບບົດບາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງພະອົງໃນຖານະເປັນປະມຸກລັດ ຖະແຫຼງການຂອງພະລາຊະວັງບັກກິງແ ຮມໄດ້ກ່າວ ການກວດພົບໂລກມະເຮັງໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກະສັດ Charles ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ 3 ຄືນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ສຳລັບການຮັກສາລຳໄສ້ອ່ອນຂະຫຍາຍຕົວ ພະລາຊະວັງດັ່ງກ່າວ ບັນຫາ ກ່າວວ່າ ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ ວງຕ່າງຫາກ ຖືກກວດພົບໃນລະຫວ່າງ ການຢູ່ໂຮງໝໍນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ນອກຈາກເວົ້າວ່າ ການກວດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າກະສັດມີໂລກມະເຮັງຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ ອານາສັກ ນັກຂຽນຊາວອົດສ ະຕຣາລີເຊື້ອສາຍຈີນ ທ່ານ ຢາງ ເຮັງຈຸນ ທີ່ຖືກຈັບ ແລະ ຖືກກ່າວຫາວ່າດຳເນີນການສອດແນມເມື່ອ 5 ປີກ່ອນ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລໍຖ້າໂທດປະຫານຊີວິດໂດຍສານຂອງຈີນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣ ເລຍ ທ່ານນາງ ເພນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານຈີນແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເຂົ້າພົບເພື່ອໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຕໍ່ນັກຂ່າວ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ອາດຈະຖືກຜ່ອນໂທດລົງມາເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໂ ທດ 2 ປີ ເນື່ອງຈາກມີການປະພຶດທີ່ດີ ທ່ານ ຢາງ ຜູ້ທີ່ຂຽນຂ່າວທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບກິດຈະການປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ວຽກງານຂອງຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດສະເໝີມາຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຈາລະກຳ ການກ່າວ ຫາທີ່ສະເໜີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ທ່ານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສັງຄົມຮັບຮູ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມະຫາເສດຖີທີ່ມີອິດທິພົນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບຊາວຫວຽດນາມ ນາງ ທຣູງ ມາຍ ລານ ພ້ອມກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດອີ ກ 85 ຄົນ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີໃນເດືອນໜ້ານີ້ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນປະມານ 15,500 ລ້ານໂດລາ ຈາກທະນາຄານຮຸ້ນສ່ວນການຄ້າໄຊງ່ອນ ນາງ ລານ ປະເຊີນກັບໂທດຈຳຄຸກ 20 ປີ ຫາຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ ຖ້າຫ າກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ວີໂອເອບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫານາງ ລານ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງໄດ້ ຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແມ່ນກໍລະນີທີ່ມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸ ດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມັນເປີດເຜີຍຄວາມໝໍ່ແໝ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນ ຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະ ລັດ ທ່ານ ຢາງ ເຮັງຈຸນ ນັກຂຽນຊາວອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລໍຖ້າຮັບໂທດ ປະຫານຊີວິດໂດຍສານຂອງຈີນ ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບ ແລະ ຖືກກ່າວຫາວ່າດຳເນີນການສອດແນມເມື່ອ 5 ປີກ່ອນ ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງ ບໍ່ທັນມີການສະແດງຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນກ່ຽວກັບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວນີ້ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ ລັດຖະມົນ ຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານຈີນແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນປະຈຳນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເຂົ້າພົບເພື່ອໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຂອງນັກຂຽນ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ທ່ານ ຢາງ ເຮັງຈຸນ ອາດຈະຖືກຜ່ອນໂທ ດລົງມາເປັນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໂທດ 2 ປີ ເນື່ອງຈາກມີການປະພຶດທີ່ດີ ທ່ານ ຢາງ ຜູ້ທີ່ຂຽນຂ່າວທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດສະເໝີມາຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຈາລະກຳ ຊຶ່ງກ ານກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສັງຄົມຮູ້ ປະຊາຊົນຊາວອົດສະຕຣາລີເຊື້ອສາຍຈີນຄົນນີ້ ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນສາຍລັບຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ສະຫະລັດ ໃນການກ່າວຖະແ ຫຼງຢູ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ວອງ ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກຂຽນຜູ້ນີ້ ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ The Australian Government has advocated for Doctor Yang with China at every opportunity and at the highest levels. ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ດຣ ຢາງ ກັບຈີນໃນທຸກໂອກາດ ແລະ ໃນລະດັບທີ່ສູງສຸດ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານຍຸຕິທຳ ຄ ວາມຍຸຕິທຳຕາມລະບຽບການ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ ດຣ ຢາງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍຂອງຈີນ ອອສເຕຣເລຍຈະບໍ່ລົດລະໃນການສະໜັບສະໜູນຂ ອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງ ດຣ ຢາງ ທ່ານ ຢາງ ຖືກຈັບຕົວຢູ່ນະຄອນກວາງໂຈຂອງຈີນໃນປີ 2019 ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງອອສເຕ ຣເລຍກັບຈີນຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ ແລະ ຂໍ້ພິພາດຕ່າງໆທາງການຄ້າ ການພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄວາມລັບໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2021 ທ່ານນາງ ດານີລາ ກາຟຊອນ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ການປະຕິບັດຕໍ່ທ່ານ ຢາງ ຢູ່ໃນຈີນແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ Like everyone else, we are shocked. It is an outrageous, outrageous outcome for Dr. Yang and his colleagues. ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ພວກເຮົາຕົກໃຈຫຼາຍ ມັນເປັນຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານສຳລັບ ດຣ ຢາງ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການກະທຳຜິດໃ ດໆ ແຕ່ວ່າແມ່ນລະບົບຍຸຕິທຳທີ່ຄໍຣັບ ແລະ ບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດໄດ້ ໃນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ພຽງພໍພຽງໜ້ອຍດຽວ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າກັງວົນທີ່ສຸດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອ ອສເຕຣເລຍປະຈຳຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນວ່າກັກຂັງທ່ານ ຢາງ ໂດຍພະລະການ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ຈີນໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເຊັງ ຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງເປັນເວລາ 3 ປີ ໂດຍນາງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສະໜອງຄວາມລັບຂອງຊາດອອກໄປຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງນາງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ ລຸນຫຼັງດຳເນີນ ຄະດີທາງກົດໝາຍຕໍ່ນາງສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆເພີ່ມເຕີມ ລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍ ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2022 ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການ ພົວພັນກັບຈີນມີສະຖຽນລະພາບ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວເນັ້ນໜັກວ່າ ອາດຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີເຊິ່ງກັນແລະກັນ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດຕໍ່ທ່ານ ຢາງ ອາດຈະເຮັ ດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດ ທິບສຸດາ ວີໂອເອ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນ ຕົກລົງໃຫ້ຕັ້ງສູນປະສານງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າທີ່ໜີໄພສົງຄາມຈາກພະມ້າ ເຂົ້າໄປທີ່ເຂດຊາຍແດນຂອງໄ ທ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ທ່ານ ປານປຣີ ມະຫິດພານຸກອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີວ່ າການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃນຊ່ວງວັນທີ 28 ຫາ 29 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຫ້າຂໍ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກອງປະຊຸມວາລະພິເສດຂອງຜູ້ນຳອາຊຽນທີ່ກຸງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອເດືອນເມສາ 2021 ນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍຄວາມຄືບໜ້າທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍຄື ການຕົກລົງໃຫ້ຕັ້ງສູນປະສານງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າທີ່ໜີໄພສົງຄາມຈາກພະມ້າ ໄປຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດໄທ ຊຶ່ງທາງກ ານໄທຈະຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ປານປຣີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການກຳນົດພື້ນທີ່ເນ່ຍ ເຮົາຈະເລີ່ມຈາກພື້ນທີ່ໃນຈັງຫວັດ ການກຳນົດພື້ນທີ່ນັ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມຈາກພື້ນທີ່ໃນຈັງຫວັດຕາກກ່ ອນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະລົງໄປເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທຸກຝ່າຍໃນມຽນມາ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະລັດຖະບານຢ່າງດຽວ ເຮົາກໍຈະດຳເນີນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈຸດນັ້ນກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນພື້ ນທີ່ທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍປານໃດ ແລ້ວກໍຖ້າໃນສ່ວນນີ້ນັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດດີ ເຮົາກໍຈະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໄປອີກ ໃນການປະຊຸມອາຊຽນ ທຸກປະເທດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແນວທາງລິເລີ່ມຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງຢູ່ພາ ຍໃຕ້ສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ ທັງນີ້ສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການຢຸດຢັ້ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ການຈັດໃຫ້ທຸກໆຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຈລ ະຈາກັນຢ່າງສັນຕິ ການໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນເປັນຜູ້ປະສານງານການເຈລະຈາ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານມະນຸດສະທຳໃນພະມ້າ ຜ່ານສູນປະສານງານກ່ຽວກັບການຈັດການໄພພິບັດຂອງອາຊຽນ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນ ພົບປະກັບທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພະມ້າໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວໃນຖານະປະທານຂອງອາຊຽນ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ອາລຸນແກ້ ວ ກິດຕິຄຸນ ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຂອງປະທານອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປພົບກັບທ່ານພົນເອກອາວຸໂສ ມິນ ອອງ ລາຍ ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານພະມ້າ ຢູ່ທີ່ກຸງເນປີດໍ ເມື່ອວັນທີ 10 ຫາ 29 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖື ເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂປັນຫາຂັດແຍ່ງໃນພະມ້າທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເກີດຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານທະຫານພະມ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານນາງ ມາລາ ຕານໄທ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດຂອງພະມ້າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນໃນຄັ້ງນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນເພື່ອກຳນົດທ່າທີຂອງ ອາຊຽນທີ່ມີຕໍ່ສະພາບການຕ່າງໆ ທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັນຫາໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ສົງຄາມຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ ແລະ ປັນຫາໃນເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ດັ່ງທີ່ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ບັນຫາມຽນມາ ເຫັນແນວໃດ ອາຊຽນຈະພ້ອມກັນຊ່ວຍມຽນມາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເມືອງພາຍໃນຂອງມຽນມາຫັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອ າຊຽນກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້ ບັນຫາແຫຼມເກົາຫຼີ ບັນຫາອູກຣີນ ບັນຫາຕາເວັນອອກກາງ ມາດຕະການ ຫຼືວ່າຮູບແບບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈ ລະຈາຕ່າງໆຫັ້ນ ໂດຍການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ຍ່ອມຖືເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ສະແດງບົດບາດນຳໃນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນ ຮ່ວມມືທັງໃນລະ ດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນເຖິງສອງຄັ້ງໃນລາວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວຈະຖືກຈັ ບຕາ ແລະ ຖືກກົດດັນຈາກນານາຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ປັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້ານັ້ນ ຈະມີແນວທາງໃດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີໝາກຜົນທີ່ສາມາ ດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ສົມລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ແ ລະ ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານ ລາວກັບຈີນ ໃນລາຍງານ ຂໍໂທດ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຢ່າພາດຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບ ວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຄອມເມັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງວີໂອເອລາວໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານຂອງຮົງກົງໄດ້ເລີ່ມຂັ້ນຕອນຂອງການລົງມະຕິຮັບເອົາກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃໝ່ທີ່ເປັນບັນຫາ ເຊິ່ງບັນດານັກວິຈານເປັນຫ່ວງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເສລີພາບຂອງພົ ນລະເຮືອນຫຼຸດຖອຍລົງໃນສູນກາງດ້ານການເງິນຂອງເອເຊຍນັ້ນ ລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ແມ່ນຈຳເປັນ ເພາະວ່າເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍມາດຕາທີ 23 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນຂະໜາ ດນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງແມ່ນກົດໝາຍຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະເປັນພື້ນຖານສ ຳລັບກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຮົງກົງ ຫຼື NSL ທີ່ຈີນໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2020 ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີບັນຫາ ຂໍອະໄພ ເຖິງແມ່ນຈະມີບັນຍາກາດງຽບສະຫງົບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເມືອງດັ່ງກ່ າວຍັງປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຈາກການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບາງຄັ້ງຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2019 ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຂວາເວົ້າວ່າ ປະເພນີທີ່ແຂງແກ່ນຂອງຮົງ ກົງ ສຳລັບເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ເສລີພາບຂອງການນຳສະເໜີຂ່າວ ແມ່ນຖືກຈຳກັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປັກກິ່ງໄດ້ກຳນົດໃຊ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະທ້ ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕປີ 2019 ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຈະຄວບຄຸມເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕໍ່ຂອງກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ການແບ່ງແຍກດິນແດນ ການໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດລັດ ແລະ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກອງກຳລັງຕ່າງຊາດ ເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ພວກຄົນງານຈີນເລີ່ມຂຶ້ນລົດໄຟກັບບ້ານໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປີ ວັນພັກປີໃໝ່ທາງຈັນທະຄະຕິ ຫຼື ກຸດຈີນ ດ້ວຍຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະພາບເສດຖ ະກິດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຄ່ອງຕົວ ຊຶ່ງເປັນເງົາບົດບັງການກະກຽມ ໃນການເຕົ້າໂຮມພົບພໍ້ຂອງຄອບຄົວທີ່ມີການ ຄອງຄອຍຖ້າມາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ຜູ້ຄົນແມ່ນຄາດກັນວ່ າຈະພາກັນເດີນທາງຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ເກົ້າຕື້ຖ້ຽວ ທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງວັນທີ 10 ຫາ 17 ວັນພັກກຸມພາ ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ພັກຜ່ອນ ແຕ່ໃນປີນີ້ຫຼາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເ ຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ພົບພໍ້ໃນເວລາ ຫຼື ແມ່ນກະທັ່ງພວກນາຍຈ້າງຮ້ອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາ ຈົບຂ່າວ